ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຫຼືວ່າພັກລັດ ຫຼືວ່າພັກຄອມມູນິດລາວ ມີການຜູກພັນໃກ້ຊິດກັນກັບພັກຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຫຼືວ່າກອງທັບປະຊາຊົນຈີນມານານແສນນານແລ້ວ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ຄວາມສຳພັນກັນນັ້ນກໍມີມາຢູ່ຕະຫຼອດ ແລະໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ກອງທັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ມອບຢາວັກຊີນຊີໂນຟາມກັນໂຄວິດ-19 400,000 ໂດສ ໃຫ້ແກ່ກອງທັບລາວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມັນເປັນແນວໃດນັ້ນ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ທີ່ງອຍຢູ່ແຄມຂອງ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນາະ ເຄື່ອງບິນຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ກະໄດ້ບິນລົງສະໜາມບິນວັ ດໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກະນຳສົ່ງວັກຊີນຊີໂນຟາມ ຈຳນວນ 400,000 ໂດສ ພ້ອມເຂັມສັກຢາ ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະອຸປະກອນທາງການແພດອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ມາໃຫ້ກອງທັບປະຊາຊົນລາວນຳໄປໃຊ້ຕໍ່ສູ້ກັບການ ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດເນາະ ໂດຍພົນຕີ ວົງຄຳ ພົມມະກອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກະເປັນຜູ້ຮັບມອບວັກຊີນລັອດນີ້ ຈາກພັນເອກພິເສດ ທີ່ປຶກສາດ້ານການທູດ ສະຖານທູດຈີນ ປ ະຈຳສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໂດຍຊີໂນຟາມຈຳນວນນີ້ ກະເປັນລັອດທີສອງແລ້ວ ທີ່ກອງທັບຈີນໄດ້ສົ່ງວັກຊີນມາຊ່ອຍກອງທັບລາວ ໂດຍໄດ້ສົ່ງລັອດທຳອິດ 300,000 ໂດສ ຫວ່າງປາຍເດືອນເມສ າທີ່ຜ່ານມາ ລວມວັກຊີນຊີໂນຟາມທີ່ກອງທັບຈີນສົ່ງໃຫ້ກອງທັບລາວແລ້ວ ຕອນນີ້ກະເຈັດແສນໂດສ ໃນຈຳນວນສອງຄັ້ງເນາະ ນອກຈາກວັກຊີນແລ້ວ ກະຍັງມີອຸປະກອນທາງການແພດ ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊ າຊົນຈີນກະຍັງໄດ້ສົ່ງໝໍ ແລະບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງກອງທັບຈີນ ມາປະຈຳຢູ່ໃນລາວ ເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະກະຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແພດກອງທັບລາວ ໃນ ການຮັກສາຜູ້ຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ນອກຈາກນີ້ນໍ ຊີໂນຟາມທີ່ກອງທັບລາວໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຈີນ ກະຊິນຳໄປໃຊ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດຂອງກອງທັບລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ດ້ານໜ້າ ກຳລັງພົ ນຂອງກອງທັບ ໂດຍສະເພາະທະຫານທີ່ປະຈຳຢູ່ຊາຍແດນ ຄູທີ່ສອນຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຂອງກອງທັບ ອີກສ່ວນໜຶ່ງກະຈະນຳໄປ ໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ ພໍ່ຄ້າ ປະຊາຊົນຊາວຈີນທີ່ເປີດກິດຈະການຢູ່ໃນລາ ວນຳເນາະ ກໍແປວ່າ ຢາທີ່ວ່າກອງທັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມາມອບໃຫ້ຮວດໃໝ່ນີ້ ກະແມ່ນວ່າເພື່ອສັກໃຫ້ບຸກຄົນອັນສະເພາະ ຍົກຕົວຢ່າງ ຄົນຈີນທີ່ຢູ່ໃນລາວ ຫຼືວ່າກອງທັບລາວຊີ້ ແລະກ່ຽວກັບປະຊ າຊົນທຳມະດານີ້ເດ ຢານີ້ມີ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແນວໃດບໍ່ ອັນນີ້ກໍບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ຍົກເວັ້ນ ທີ່ເປັນຄູ ຄູທີ່ສອນໃນໂຮງຮຽນກອງທັບ ອີ່ຫຍັງພວກນີ້ຫັ້ນເນາະ ຄືແປວ່າ 100,000 ໂດສນີ້ແມ່ນສຳລັບກອ ງທັບລາວຈັ່ງຕົວະ ແຕ່ວ່າທະຫານລາວ ຫຼືວ່າກອງທັບລາວນີ້ ທີ່ວ່າຕາມທີ່ກະຕວງກັນຢູ່ໃນປຶ້ມໃນສໍ ຫຼືວ່າເວັບໄຊທີ່ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບທະຫົມທະຫານໃນໂລກນີ້ນີ້ ແມ່ນວ່າກອງທັບລາວຫັ້ນມີພົນລະເມືອງປະມ ານແຕ່ປະມານ 50,000 ຄົນ ອັນນີ້ໃຫ້ມາແສນໜຶ່ງໆ ກໍແປວ່າກອງທັບລາວທຸກຄົນກະຊິໄດ້ສັກສອງເຂັມໃນໄວໆນີ້ຄົບເລີຍແມ່ນບໍ່ ເຂົ້າໃຈວ່າກໍໜ້າຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ເພາະວ່າເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມສຳພັນລະຫ ວ່າງກອງທັບທັງສອງປະເທດທີ່ຮ່ວມມືກັນເນາະ ເພາະວ່າໃນຫວ່າງບໍ່ນານນີ້ ກະເຫັນຜ່ານຫູຜ່ານຕາທາງດ້ານ social media ນີ້ລະ ຈັກເປັນຂ່າວແທ້ຂ່າວປອມ fake news ຫຼືວ່າແນວໃດກໍບໍ່ຈັກ ວ່າທະຫານລາວເປັນໂຄວິດວ່າ ຊັ້ນ ຄັນວ່າທະຫານລາວເປັນໂຄວິດ ແນວນອນຄ້າຍ ມັນກະຊິລາມໃສ່ກັນໝົດຄ້າຍເພິ່ນຕົວະ ອັນນີ້ນີ້ມີຂ່າວ ມີຂ່າວບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຍັງບໍ່ເຫັນມີຂ່າວເນາະ ແລ້ວກ່ຽວກັບທີ່ວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າ ກອງທັບຈີນນີ້ ກະໄດ້ສົ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຄືຊິແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການແພດມາປະຈຳການຢູ່ໃນລາວ ເພື່ອມາຊ່ອຍກ່ຽວກັບເລື່ອງໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນສົ່ງມາຢູ່ເປັນປະຈຳບໍ່ ຫຼືວ່າມາຊົ່ວຄາວຊື່ໆ ຍົກຕົວຢ່າງ ສອງມື້ສ າມມື້ ສີ່ຫ້າສັບປະດາ ຫຼືເດືອນໜຶ່ງສອງເດືອນ ແລ້ວກະກັບບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ກະສົ່ງມາ ປະຈຳ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີກຳນົດເນາະ ວ່າຊິໄດ້ກັບມື້ໃດ ເພາະວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈ ອັນ ພວກທີ່ວ່າມາລຸ້ນກ່ອນ ມັນກັບເມືອໝົດແລ້ວ ຕາມທີ່ວ່າຂ່າວຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມດອກວ່າ ແຕ່ ແຕ່ວ່າມັນ ຄວາມຈິງເຮົາກະບໍ່ຮູ້ດອກ ໄປແລ້ວມາໃໝ່ກະບໍ່ຈັກເດ້ ເພາະວ່າຍົນມັນກະບິນໄປມາຫາສູ່ກັນຢູ່ຕະຫຼອດຢູ່ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ ວ່າຈີນໃຫ້ຢາວັກຊີນແກ່ລາວໃນຊຸດນີ້ນີ້ ຫຼາຍເຕີບນີ້ ມັນມີວີ່ແວວ ຫຼືວ່າມີກິ່ນໃນຮູບໍ່ ວ່າຊິໃຫ້ອີກຕໍ່ໄປຢູ່ ອັນນີ້ຍັງບໍ່ ຍັງບໍ່ເປີດເຜີຍເນາະ ວ່າຊິມີໃຫ້ອີກຫຼືບໍ່ຈັ່ງໃດ ຖ້າເຂົ້າໃຈເນາະ ດູເດົາກະໜ້າຊິເປັນໄປຈົນກວ່ າສະຖານະການໂຄວິດ-19 ຊິ ຊິ ມັນເບົາບາງລົງ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືວ່າການຮ່ວມມື ກະ ກະຄ່ອຍຊິຄ່ອຍໆປ່ອຍ ຫຼືວ່າເບົາລົງເລື້ອຍໆເນາະ SBS Radio ລາວ